ການຂົນສົ່ງທາງພາກພື້ນດິນທີ່ບັງຄັບດ້ວຍພະລັງໄຟຟ້າ ພວມກ້າວເດີນໄປຢ່າງຊ້າໆ ແຕ່ກໍສະໝ່ຳສະເໝີໃນການຍາດເອົາວຽກງານໄປຈາກພະລັງຊີວະພາບ ບັນດາລົດໄຟຟ້າ ລົດເມ ລົດຖີບ ລົດຈັກສະກູດເ ຕີ ຫຼືແມ່ນແຕ່ສະເກັດບອດ ກໍກຳລັງເພີ່ມທະວີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນທົ່ວໂລກ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປກໍຄືການບິນໃຊ້ພະລັງໄຟຟ້າ ແລະ ພວກບໍລິສັດສ້າງເຮືອບິນແມ່ນກຳລັງແນມເບິ່ງໂອກາດຢູ່ໃ ນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຫຼູຫຼາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງນັກຂ່າວ VOA George Putic ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ທີ່ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ພວກຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ເດີ່ນເຮືອບິນ ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ Bye Aerospace ກຳລັງທົດລອງເຮື ອບິນທີ່ຫຼູຫຼາສີ່ບ່ອນນັ່ງ ຮ້ອງວ່າ Sun Flyer ຈະສາມາດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຄວາມສຸກ ໂດຍທີ່ຊີວິດບໍ່ຖືກລົບກວນໂດຍສຽງນອງນັນຂອງເຮືອບິນ Electric aircraft are much quieter, they're cleaner and they ທ່ານນາງ Sonja Glavaski ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການກະຊວງພະລັງງານສະຫ ະລັດກ່າວວ່າ ເຮືອບິນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າມີສຽງມິດງຽບກວ່າຫຼາຍ ສະອາດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ລາຄາຖືກຫຼາຍກວ່າໃນການປະຕິບັດງານ ຫົວໜ້າໂຄງການຢູ່ກະຊວງພະລັງງານ ທ່ານນາງ Sonja Glavaski ກ່າວວ່າ ການບິນໃຊ້ພະລັ ງໄຟຟ້າເປັນພະແນກທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ບໍລິສັດ Uber ທີ່ເປັນແບບຄ້າຍກັບແທັກຊີ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນເພື່ອບໍລິການການບິນແທັກຊີທີ່ໃຊ້ພະລັງໄຟຟ້າສີ່ໝາກປິ່ນ ນອກຈາກນັ້ນ ແລ້ວ ມັນຍັງບໍ່ທຳຄວາມເປື້ອນເປິໃຫ້ອາກາດອີກດ້ວຍ ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວນີ້ເບົາກວ່າ ຄວາມສັບສົນດ້ານເຄື່ອງຈັກກໍໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ການບໍລິການແນວອື່ນໆ ກໍງ່າຍກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນນ້ອຍກວ່າທີ່ໃຊ້ພະ ລັງງານໄຟຟ້າກຳລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຢູ່ ໃນພວກບໍລິສັດຕ່າງໆ ກໍແມ່ນພວມພາກັນພັດທະນາຂຶ້ນມາ ເຮືອບິນຂະໜາດກາງຄືຂະໜາດ 27 ບ່ອນນັ່ງ ທີ່ຮ້ອງວ່າ ຊູນຳ ແຕ່ທ່ານນາງ Glavaski ກໍກ່າວວ່າ ມັນຍັງຕ້ອງການເຮັດໃ ຫ້ເຄື່ອງຈັກກົນໄກດີຂຶ້ນ

ບໍລິສັດ Airbus Rolls-Royce ກັບ Siemens ກຳລັງຮ່ວມມືກັນຢູ່ໃນໂຄງການໜຶ່ງ ເພື່ອສ້າງເຮືອບິນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກັບແກັສ ທີ່ຮ້ອງວ່າ E-Fan X ສ່ວນບໍລິສັດອື່ນໆ ກໍແມ່ນກຳລັງທົດລອງແນວຄິດໄປໄກກວ່ານັ້ນອີກ ເຊັ່ນ ເປັນເຄື່ອງທີ່ໃ ຊ້ປີກບິນ ທ່ານນາງ ກຣາວາສກີ ກ່າວວ່າ ກະຊວງພະລັງງານຮັບຮູ້ແນວຄິດທີ່ວ່າ ເຮືອບິນໄຟຟ້າອາດເປັນວຽກງານທີ່ດີໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ປະຊາຄົມທີ່ກ ວ້າງຂວາງດ້ານເທັກນິກ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນວິຊາການດັ່ງກ່າວ
Some of my colleagues are thinking about looking into development of electric motors ທ່ານນາງ ກຣາວາສກີ ກ່າວວ່າ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ກຳລັງພາກັນຄິດຢູ່ກ່ຽວກັບການສ້າງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ ທີ່ສາມາດນຳເຂົ້າໄປໃຊ້ສຳລັບເຮືອບິນໄຟຟ້າໃນ ອະນາຄົດ ຄືກັນກັບການເຮັດແຊລເຊື້ອໄຟ ແລະ ເຮັດໝໍ້ໄຟ ຄວາມວ່ອງໄວກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຈີລົດໄຟຟ້າໃນຕົ້ນສະຕະວັດນີ້ ອາດເປັນສັນຍານໃຫ້ແກ່ຍຸກທີ່ລາຄາຂອງການເດີນທາງອາກາດຈະຖືກແ ທ້ໆ ເຊິ່ງຈະມາເຖິງອີກບໍ່ດົນນີ້